ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ສະບາຍດີທ່ານສົມດີ ເລື່ອງລາວຂ່າວຄາວຕ່າງໆນີ້ນະ ສຳລັບພາລາຍການໃນມື້ນີ້ນີ້ ຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານລາຍງານໃຫ້ຊາບແດ່ ທີ່ວ່າອຳເພີປາກຊົມ ຈັງຫວັດເລີຍ ກໍໄດ້ວ່າເຊື່ອມໂຍງກ ານທ່ອງທ່ຽວສອງແຜ່ນດິນ ວັງວຽງ ເມືອງໝື່ນ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ພຸ້ນນະ ເປັນແນວໃດນໍ

ແປວ່າພວກເພິ່ນມີຈຸດປະສົງເຮັດແບບນັ້ນ ແຕ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖາມແດ່ອັນນະ ປາກຊົມນີ້ແມ່ນ ແມ່ນຂຶ້ນເລາະໄປຕາມນ້ຳຂອງ ກ່ອນຊິຮອດຊຽງຄານແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ແມ່ນ ມີພື້ນທີ່ຕິດອຳເພີ ອຳເພີເມືອງ ມັນ ມັນ ມັ ນບໍ່ໄດ້ເປັນບ້ານໃຫຍ່ນະ ມັນ ມັນ ຫຼືວ່າເມືອງໃຫຍ່ນະ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນເປັນທີ່ວ່າບ້ານເມືອງທຳມະດາຊື່ໆ ແລະກະຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຜ່ານໄປ ກໍຄືວ່າບໍ່ເຫັນບ່ອນທ່ອງທ່ຽວຫັ້ນ ດຽວນີ້ມີບ່ອນທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍບ່ອນ ຊັ້ນບໍ

ເຂື່ອນນ້ຳງື່ມພຸ້ນ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າທີ່ວ່າເຄີຍຢູ່ເມືອງລາວ ໃຫຍ່ໂຕຢູ່ເມືອງລາວນີ້ ແມ່ນວ່າວັງວຽງກັບເມືອງໝື່ນ ຫຼືວ່າເຂື່ອນນ້ຳງື່ມ ມັນກໍບໍ່ໄດ້ມີຫຍັງເນີ ແຕ່ວ່າໃນສະໄໝໃໝ່ນີ້ກໍບໍ່ຮູ້ວ່າມັນເປັນແນວໃດ ຫຼືວ່ າວັງວຽງມັນມີບ່ອນກິນເຫຼົ້າກິນຢາຫຼາຍບໍ່ ບ່ອນທ່ອງທ່ຽວມັນກໍບໍ່ໄດ້ມີຫຍັງນາ ມັນມັນກະມີແຕ່ວ່າພູຜາ ຜາຕອກ ຜາຕັ້ງຊື່ໆ ແຕ່ວ່າມັນເປັນຫຍັງຈັ່ງວ່າ ເຊື່ອມໂຍງປາກຊົມໄປຫາວັງວຽງກັບເມືອງໝື່ນນີ້ ເພາ ະວ່ານັກທ່ອງທ່ຽວມານີ້ ມັນກະບໍ່ແມ່ນວ່າສິໄປປາກຊົມ ມັນກໍມາໜອງຄາຍພີ້ ຂ້າມໄປວັງວຽງ ຫຼືວ່າເມືອງໝື່ນໂລດ ບໍ່ງ່າຍກວ່າບໍ່ ອັນນີ້ກະກະເປັນເປັນວັດຖຸປະສົງໜຶ່ງຂອງທາງປາກຊົມ ຈັງຫວັດເລີຍເນາະ ພ ະຍາຍາມສິເຮັດໝ່ອງທ່ອງທ່ຽວໝ່ອງໃໝ່ເກີດຂຶ້ນ ຄືຖ້າເປັນພື້ນທີ່ໃນອຳເພີປາກຊົມແລ້ວນີ້ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວກະເນັ້ນເລື່ອງຂອງທຳມະຊາດເນາະ

ກະຈັກຢ່າລະ ເພາະວ່າຄັນວ່າມີເງິນລົ້ນຖົງ ມີເງິນຫຼາຍແລ້ວ ມັນກະຄິດໄປນັ້ນໄປນີ້ຫັ້ນແຫຼະ ແລ້ວອັນນ່າ ກະບໍ່ເຂົ້າໃຈອີກທີ່ວ່າປາກຊົມຫັ້ນເນາະ ມັນກະບໍ່ມີຫົນທາງຈາກປາກຊົມໄປວັງວຽງກັບເມືອງໝື່ນນີ້ ມັນບໍ່ແມ່ນຕ້ອງລົງມາໜອງຄາຍ ບໍ່ຊັ້ນກໍຂຶ້ນໄປເມືອງເລີຍ ແລ້ວຈັ່ງຂ້າມຊາຍແດນໄຊຍະບູລີ ແລ້ວກໍກ້ຽວລົງມາບໍ່ ຫຼືວ່າເພິ່ນເຊື່ອມໂຍງໄປທາງໃດເນາະ ອັນ ເຊື່ອມເພິ່ນໄປທາງຈັງຫວັດເລີຍເນາະ ກໍມີສະ ພານຂ້າມນີ້ ມີໄປທາງເມືອງເລີຍ ກະແປວ່າໄປທາງເມືອງເລີຍ ແລ້ວກໍຂ້າມຊາຍແດນໄຊຍະບູລີຫັ້ນ ເຂົ້າຝັ່ງລາວພຸ້ນ ກໍໄດ້ສິອ້ອມບັກໄກໆຕົວະ ຈັ່ງສິມາຮອດວັງວຽງກັບເມືອງໝື່ນນັ້ນ ອັນນີ້ກໍຖືວ່າໄປທ່ຽວແ ລ້ວ ກໍເປັນເປັນເສັ້ນທາງທີ່ໄປນັ່ງລົດເບິ່ງທຳມະຊາດ ເບິ່ງເບິ່ງ ນັ່ງລົດເບິ່ງ ອ່າ ພື້ນທີ່ຕ່າງໆຂອງ ສປປ ລາວເນາະ ອັນຄົນໄທບໍ່ເຄີຍໄປ ແຕ່ກະຢາກໄປຈັ່ງຊີ້ນະ
ຕົວະ ຄົນໄທມັນກໍໄປຫຼາຍຢູ່ ເພາະວ່າມັນມັນ ເງິນມັນໄດ້ປຽບ ຄືຄົນຕ່າງປະເທດ ຍົກຕົວຢ່າງຈາກປະເທດອົດສະຕຣາເລຍມາທ່ຽວເມືອງໄທນີ້ລະ ດອນໜຶ່ງຊີ້ ມັນມາຈ່າຍຢູ່ເມືອງໄທຫັ້ນ ໄດ້ຊາວບາດພຸ້ນ ແລ ະດອນໜຶ່ງນີ້ກິນແມ່ນຫຍັງກໍບໍ່ໃຊ້ໄດ້ ຢູ່ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ມາເມືອງໄທ ອັນ ກິນສົ້ມໂອໜ່ວຍໜຶ່ງພຸ້ນຊະນະ ມັນມັນມັນໄດ້ປຽບບ່ອນນີ້ ແລ້ວເລື່ອງໜຶ່ງອີກທີ່ຢາກຢາກຊາບນີ້ແມ່ນວ່າ ມັນເປັນມາແນວໃດທີ່ວ່ າມຸກດາຫານກວດຍຶດ ໄດ້ນ້ຳຕານທີ່ວ່າຖືກລັກລອບເຂົ້າມາຈັງຫວັດມຸກດາຫານ ຈາກສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວນະ ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ອັນນີ້ນອກຈາກເປັນເລື່ອງຂອງການກວດກ າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ບ້ານເມືອງເນາະ ໂດຍຫວ່າງວັນທີ 18 ຕຸລາທີ່ຜ່ານມາເນາະ ທີ່ກອງລ້ອຍທະຫານພານທີ 2110 ໜ່ວຍສະເພາະກິດ ກົມທະຫານພານທີ 21

ມາດຳເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍຕໍ່ໄປເນາະ ໂອ້ ກໍແປວ່າຈັບນ້ຳຕານນີ້ ມັນບໍ່ແມ່ນຂອງເຖື່ອນຢ່າງຮ້າຍແຮງວ່າຊັ້ນເຖາະ ເປັນພຽງແຕ່ວ່າໜີພາສີເອົາເຂົ້າມາ ບໍ່ໄດ້ມີອະນຸຍາດຊື່ໆແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ແລ້ວນ້ຳໜັກ ອ່າ ເປົາໜຶ່ງນີ້ປະມານ 50 ກິໂລນີ້ ນ້ຳຕານນີ້ນະ ທີ່ວ່າໃສ່ເຮືອກາບຫັ້ນນະ ມັນ ມັນໃຊ້ເຮືອຈັກລຳເນາະເອົາຂ້າມມາ ອ່າ 2 ລຳ 2 ລຳນຳກັນ ໂອ້ 2 ລຳນຳກັນ ຈັບ ຈັບຄົນເຮືອ ຫຼືວ່າຜູ້ທີ່ວ່າພາຍເຮືອ ຫຼືວ່າຂັບເຮືອຫາງຍາ ວມາຫັ້ນ ຈັບບໍ່ໄດ້ບໍ່ ອັນນີ້ກໍຖິ້ມເຮືອໄວ້ກໍໂດດນ້ຳໜີຈັ່ງຊີ້ນະ ມັນຈັບກາງຄືນບໍ່ ກາງເວັນນັ້ນ ກໍຊ່ວງບ່າຍໆ ກໍໃກ້ຄ່ຳເນາະ ປະມານ 16 ໂມງ ປະມານນີ້ 16 17 ໂມງ ອືມ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນກໍ ມັນກໍຍັງບໍ່ມືດເທື່ອ ແລ້ວເປັນຫຍັງ ຈັບບໍ່ໄດ້ ໂດດ ໂດດລົງນ້ຳກໍນັ່ງງອຍຢູ່ຝັ່ງພີ້ ບໍ່ຊັ້ນກໍເອົາເຮືອໄລ່ ໄມ້ພາຍທຸບຫົວແລ້ວກໍຈັບກໍໄດ້ຕົ໋ວ ເປັນຫຍັງຈັບບໍ່ໄດ້ເນາະ ອັນນີ້ກະບໍ່ ບໍ່ຮູ້ ແຕ່ວ່າເພິ່ນກະພໍເອົາເຮືອມາເອົາໄວ້ຝັ່ງແລ້ວກະຟ້າວໜີຈັ່ງຊີ້ນະ ກ ະຊິແມ່ນລອຍຂ້າມ ເຫັນເຈົ້າໜ້າທີ່ ໂອ້ ນ້ຳຂອງກໍບັກໃຫຍ່ໆ ລອຍມັນກະບໍ່ ບໍ່ແມ່ນງ່າຍໆເນາະ ນຸ່ງເຄື່ອງນຸ່ງຂອງ ໃສ່ເກີບອີກ ເອົາເຮືອຫາງຍາວໄລ່ພາຍຈັບຢູ່ກາງຂອງຫັ້ນກະໄດ້ ອັນ ອັນນີ້ແຫຼະນະ ທີ່ວ່າຂ້າພ ະເຈົ້າໄປໄທ ອັນ ໄປໄດ້ຍິນຂ່າວເລື້ອຍໆ ຈັບຢາເສບຕິດບໍ່ ຈັບຫຍັງກໍຢ່າ ຍົກຕົວຢ່າງຈັບນ້ຳຕານຊິ ກໍຈັບແຕ່ໄດ້ຂອງກາງ ແຕ່ວ່າຄົນ ຄົນຫັ້ນຈັບບໍ່ໄດ້ ແລ້ວຖາມໄທບ້ານ ເຂົາເຈົ້າວ່າ ເອີ ຄັນຈັບຄົນນີ້ເທື່ອໜ້າມັນ ຈັບບໍ່ໄດ້ ອັນນີ້ກໍເປັນຕະຫຼົກຢູ່ຊັ້ນນະ ມັນ ເພາະວ່າຄັນ ຄັນຈັບຄົນແລ້ວມັນຊິບໍ່ໄດ້ຈັບອີກ ເຂົາເຈົ້າເວົ້າຫັ້ນນ່າ ແລ້ວນ່າ ໃນ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າຖືກຈັບແລ້ວນີ້ ເຄື່ອງຂອງນີ້ ເປັນຂອງທີ່ວ່າຜິດກົດໝາຍ ຍ້ອນທີ່ວ່າບໍ່ໄດ້ເ ສຍພາສີ ແລ້ວກະບໍ່ໄດ້ມີອະນຸຍາດ ເອົາເຂົ້າມາຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຫຼືວ່າຕາມບ່ອນທີ່ວ່າຄວນເອົາເຂົ້າມານີ້ ໃນເມື່ອເປັນຈັ່ງຊີ້ແລ້ວກໍແປວ່ານ້ຳຕານນີ້ຕົກເປັນຂອງ ຂອງລັດຖະບານໝົດ ຂອງ ຂອງແຜ່ນດິນຕົ໋ວ ແມ່ ນ ກະຕົກຂອງແຜ່ນດິນເນາະ ເມື່ອມີການສານຕັດສິນແລ້ວນີ້ວ່າຄະດີສິ້ນສຸດເນາະ ພວກນີ້ມັນໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ ກະຊິນຳໄປ ໄປປະມູນຂາຍຕໍ່ຈັ່ງຊີ້ນະ ໃຫ້ພວກຜູ້ ພໍ່ຄ້ານີ້ປະມູນຂາຍ ແລ້ວກະເອົາເງິນເຂົ້າຫຼວງ ຕໍ່ໄປຈັ່ງຊີ້ ອັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່າເອົາ ເອົາຂ້າມໃສ່ເຮືອມາ ນ້ຳຕານນີ້ ລັກລອບເຂົ້າມານີ້ນະ ແມ່ນວ່າເຂົ້າມາມຸກດາຫານນີ້ແມ່ນ ແມ່ນມາຈາກບ້ານໃດເມືອງໃດຂອງສະຫວັນນະເຂດເນາະ ຍັງບໍ່ໄດ້ ໄດ້ຂໍ້ ມູນຕົງນີ້ ເພາະວ່າຜູ້ຕ້ອງຫານີ້ບໍ່ສາມາດຈັບໄດ້ເນາະ ກະໄດ້ ຍຶດໄດ້ຕັ້ງແຕ່ເຮືອກັບນ້ຳຕານ ກະຍັງບໍ່ສາມາດສອບຖາມໃຜໄດ້ ກະຊິມີສືບສວນສອບສວນຫາເຈົ້າຂອງມາດຳເນີນຄະດີຕໍ່ໄປ ອັນນີ້ຕາມຂ່າວເ ພິ່ນບອກວ່າຈັ່ງຊັ້ນເນາະ ແຕ່ວ່າການດຳເນີນຄະດີນີ້ຫາ ຕາມຫາເຈົ້າຂອງ ກະຄືຊິຍາກແດ່ ຄັນວ່າຈັ່ງຊັ້ນນີ້ເນາະ ແປວ່າບໍ່ຮູ້ວ່າມາຈາກຝັ່ງລາວນີ້ ມາຈາກເຂດແດນຫຼືວ່າບ້ານໃດ ແຕ່ວ່າແນ່ນອນລະ ມັນມາຈ າກແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແຕ່ວ່າເຮືອກາບສອງລຳທີ່ເອົານ້ຳຕານເຂົ້າມາ ມາ ມາແທບຝັ່ງຊ້າຍ ຄືຝັ່ງໄທນີ້ ມັນຕົງກັບບ້ານໃດເມືອງໃດ ຫຼືວ່າຢູ່ ຢູ່ມຸກດາຫານເລີຍບໍ່ ຢູ່ຕົງຂ້າມກັບ ອ່າ ທ່ານ້ຳບ້ານບາງຊາຍໃ ຫຍ່ ຕຳບົນບາງຊາຍໃຫຍ່ ອຳເພີເມືອງ ຈັງຫວັດມຸກດາຫານເນາະ ໄກບໍ່ ໄກຈາກມຸກ ຕົວເມືອງມຸກດາຫານບໍ່ ກໍປະມານ 30 ກວ່າ ກວ່າກິໂລປາຍພຸ້ນນະປະມານ ໂອ້ ໄກເຕີບ ໄກເຕີບ ກໍ ກໍ ກໍບໍ່ເຂົ້າໃຈເນາະ ເປັນ ເ ປັນຫຍັງທີ່ວ່າເອົາຂ້າມ ມັນແມ່ນ້ຳສະຫວັນນະເຂດ ນ້ຳຂອງມັນກໍກວ້າງເຕີບ ເປັນຫຍັງບໍ່ເອົາອັນນ່າ ເດົາຫຼືວ່າຄິດດອກວ່າ ເອົາມາດອນຊຽງຊູ້ຫັ້ນ ມາໄວ້ຢູ່ຫັ້ນ ມັນກໍເປັນເຂດແດນລາວ ມັນບໍ່ຜິດກົດໝາຍ ບາ ດເດິກໆມາກໍຄ່ອຍຂ້າມອັນນ່າ ແມ່ນ້ຳຂອງ ອັນ ລະຫວ່າງແມ່ນ້ຳຂອງ ກັບດອນຊຽງຊູ້ມາຫາຝັ່ງໄທ ມັນແຄບໆໜຶ່ງ ມັນກໍເອົາມາງ່າຍ ຄັນບໍ່ຊັ້ນກໍເອົາມາໄວ້ຢູ່ດອນນ່າ ປາແດກ ເໜືອນ່າ ທາດພະນົມຫັ້ນບໍ່ຈັກຫຼັກກິ ໂລແມັດ ຫັ້ນກໍຕິດກັບຝັ່ງໄທພີ້ ແມ່ນ ແມ່ນດິນລາວ ມາໄວ້ຫັ້ນກໍລັກເອົາຂ້າມກໍງ່າຍເດ ອັນນີ້ກໍບໍ່ເຂົ້າໃຈ ເມື່ອກີ້ນີ້ທ່ານເວົ້າວ່າອັນນ່າ ທະຫານພານນີ້ ແມ່ນທະຫານເສື້ອດຳມັນຈັບນີ້ ຄັນພວກນີ້ຈັບນີ້ ມັນ ມັນ ມັນມັກ ສືບໄດ້ກ່ອນ ໄດ້ ບໍ່ແມ່ນໄດ້ຮັບສາຍສືບແຈ້ງຊາບກ່ອນບໍ ອັນນີ້ກະແມ່ນ ກະຄືເລື່ອງຂອງສາຍຂ່າວເນາະ ຄົນນີ້ຈະໃຊ້ສາຍຂ່າວເປັນຫຼັກ ສາຍຂ່າວນີ້ກະຊິ ກະຊິແຈ້ງລາຍງານມາ ພໍສາຍລາຍງານມາແລ້ວກະຊິ ມີການ ອ່າ ດຳເນີນການ ກະຄືລວບລວມກຳລັງລະເຂົ້າໄປຕວດຄົ້ນ ຕວດຈັບຈັ່ງຊີ້ນະ ອື ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນຢູ່ຊາຍແດນດອກວ່າ ອັນນ່າ ຕຳຫຼວດນີ້ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນມັກຂີ່ລົດອັນສີຕັບໝູຫັ້ນ ເລາະໆໆຢູ່ແຄມຂອງ ຊອກຈັບ ແຕ່ວ່າທະຫານພານນີ້ມັນ ມັນ ມັນບໍ່ໄປເລາະຕາມແຄມຂອງ ມັນນອນຢູ່ບ້ານພີ້ ລະກະມີປອກມີປືນ ນຸ່ງເຄື່ອງດຳ ລະກະມີລົດຈັກຢູ່ຫັ້ນ ຈັກໜ້ອຍກໍປຶດ ຕິດຈັກໂດດໄປ ໄປຈັບໄດ້ແລ້ວ ອັນນີ້ກໍແປວ່າແນ່ນອນ ລະ ມັນຕ້ອງມີສາຍສືບແຈ້ງມາຈາກທາງການ ເພິ່ນບອກວ່າຢູ່ບ່ອນຫັ້ນບ່ອນນີ້ ລະກໍໄປຈັບກັນຫັ້ນນະ ອັນ ອັນນີ້ຄົງເປັນແບບນີ້ ອັນນີ້ກໍແປວ່າ ເຂົາເຈົ້າປະຕິບັດວຽກງານນີ້ ແປວ່າໄດ້ຜົນຍ້ອນທີ່ວ່າມີສາຍສືບດີ ວ່ າຊັ້ນເຖາະ ແລ້ວເລື່ອງໜຶ່ງອີກທີ່ວ່າຢາກຊາບນີ້ແມ່ນວ່າ ຈັງຫວັດໜອງຄາຍນະ ຈັດຕຽມແລ່ນທົນ ຄືແລ່ນມາຣາທອນໜອງຄາຍອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 4 ວ່າຊັ້ນ ມັນເປັນແນວໃດ ອັນເລື່ອງນີ້ເນາະ ກະຄືທ່ານ ຣົນນະໄຊ ຈິ ດວິເສດ ຜູ້ວ່າລາຊະການ ທ່ານຜູ້ວ່າລາຊະການຈັງຫວັດໜອງຄາຍ ກະໄດ້ໃຫ້ສຳພາດເນາະ ເລື່ອງຂອງການຕຽມຄວາມພ້ອມການຈັດ ແຂ່ງຂັນແລ່ນໜອງຄາຍອາຊຽນມາຣາທອນ ຄັ້ງທີ 4 ກະເພື່ອປະຊາສຳ ພັນສົ່ງເສີມກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ຕະຫຼອດຈົນພາບລັກທີ່ດີຂອງການທ່ອງທ່ຽວຂອງຈັງຫວັດໜອງຄາຍໃຫ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ ລວມທັງລອງລັບການເຂົ້າສູ່ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນເນາະ ສຳລັບການຈັດກ ານແຂ່ງຂັນແລ່ນໜອງຄາຍອາຊຽນມາຣາທອນ ຄັ້ງທີ 4 ໃນວັນອາທິດທີ 15 ທັນວາ 2019

ກະຊິບໍ່ຫຼາຍ ແຕ່ວ່າລວມແລ້ວນີ້ຄາດວ່າຊິມີນັກແລ່ນເຂົ້າມາຮ່ວມສະໝັກບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 6,000 ຄົນ ຄືປີທີ່ຜ່ານມາເນາະ ໂອ້ ຫຼາຍເນາະ 6,000 ຄົນພຸ້ນ ອັນນັ້ນບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າແລ່ນ ອ່າ ມາຣາທອນໜອງຄາຍອາຊຽນນີ້ ມັນ ມັນ ມັນໝ າຍເຖິງວ່າຈັດຂຶ້ນຢູ່ໜອງຄາຍ ແລ້ວກະມີອັນນ່າ ບັນດາປະຊາຊົນ ຫຼືວ່າຄົນທັງຫຼາຍຈາກ ອ່າ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນເຂົ້າຮ່ວມຊັ້ນບໍ

ແລ່ນນີ້ ມາ ມາແລ່ນຫຼາຍ ເພາະວ່າການແຂ່ງຂັນເທື່ອນີ້ກະມີລາງວັນເປັນເງິນກະຫຼາຍພໍສົມຄວນຢູ່ ຈັ່ງລາງວັນທີ 1 ເນາະ ລຳດັບທີ 1 ເຖິງ 5 ຂອງແຕ່ລະປະເພດນີ້ ກະລາງວັນທີ 1 ກະ 12,000 ຮອງມາກະ 7,000 5,000 3,000 2,000 ຈັ່ງຊີ້ ກະແປວ່າລາງວັນທີ 1 ນີ້ປະມານໝື່ນໜຶ່ງຈັ່ງຊີ້ ແລະປ່ອຍໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກຂອງ ຊິວ່າຊິມາແລ່ນທົນມາຣາທອນນີ້ ແມ່ນວ່າມາຈາກປະເທດໃດກໍໄດ້ ແລະແນ່ນອນແລ້ວ ມັນ ມັນ ມັນຕ້ອງມີປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອ ນຄຽງກັນມາ ແຕ່ວ່າຖ້າຫາກວ່າມາຈາກປະເທດທີ່ວ່າໄກໆ ຍົກຕົວຢ່າງຈາກທະວີບອາຟຣິກາພຸ້ນ ທີ່ວ່າແລ່ນເກັ່ງທີ່ສຸດໃນໂລກ ອັນມາຣາທອນນີ້ນະ ຄັນເຂົາເຈົ້າມາຮ່ວມນີ້ ມັນກໍຂາດທຶນຕົວະ ຄ່າປີ້ຍົນມາມັນ ກໍກາຍພັນ ພັນດອນແລ້ວ ຄືກາຍ 10,000 ບາດແລ້ວ ມັນ ມັນ ມັນກໍອາດຈະບໍ່ມີຄົນມາຮ່ວມຫຼາຍຈັ່ງຊີ້ ແລ້ວບັນດາສະມາຊິກ ປະເທດອາຊຽນທ້ອງຖິ່ນນີ້ນະ ເຊັ່ນວ່າ ລາວບໍ ໄທບໍ ຂະເໝນບໍ ມາເລເຊຍ ອິນໂດເນເຊຍ ພະມ້ າ ຫວຽດນາມຊີ້ນີ້ ໃນປີກາຍ ຫຼືວ່າໃນງວດນີ້ນີ້ ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນໃຜຊິໄດ້ທີ 1 ຮູ້ບໍ່ເນາະ ກະໃນງວດນີ້ແມ່ນບໍ່ ກະ ກະ ກະບໍ່ ບໍ່ແນ່ໃຈເນາະວ່າ ກະຄືຖ້າທາງຊາດຢູໂຣບເພິ່ນມາບໍ່ຫຼາຍເນາະ ຄົນນັກແລ່ນທົນຖືວ່າມືອ າຊີບ ຄົນໄທຄົນລາວນີ້ ເລື່ອງຂອງການແລ່ນນີ້ມັນກະ ກະສູສີເນາະ ປະເພດທີ່ ທີ່ແລ່ນທົນ ກະບໍ່ຮູ້ວ່າໃຜຊິໄດ້ລາງວັນ ອືມ ເພາະວ່າຄັນໃຫ້ພວກຢູໂຣບ ຫຼືວ່າພວກອາຟຣິກາມາ ມາແລ່ນ ມັນເກັ່ງຢູ່ແລ້ວ ມັນກະ ໂອ້ ຍ ເສືອນອນກິນເທົ່ານັ້ນແຫຼະ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນກະອາດຈະເປັນການຕັດກຳລັງໃຈຂອງຄົນອາຊຽນ ຮວມດ້ວຍປະເທດໄທນີ້ ກະແລ່ນກະແປວ່າເປັນພິທີຊື່ໆ ຈັ່ງຊາດຢູໂຣບນີ້ທີ່ມາແລ່ນນີ້ເນາະ ສ່ວນໃຫຍ່ເພິ່ນກະ ມາ ມາທ່ຽວຢູ່ແລ້ວ ໄດ້ຍິນຂ່າວເພິ່ນກະມາສະໝັກແລ່ນນຳຈັ່ງຊີ້ນະ ແຕ່ ແຕ່ວ່າບໍ່ແມ່ນພວກອາຊີບຕິ ບາງ ບາງ ບາງປີກະມີຈັ່ງຊີ້ນະ ບາງປີເປັນຊ່ວງທີ່ເຂົາເຈົ້າມາພັກຜ່ອນຈັ່ງຊີ້ ອາດຈະສິມີພວກມືອາຊີບນີ້ເຂົ້ າມາແລ່ນກະມີ ແຕ່ວ່າບາງປີນີ້ກະ ກະບໍ່ມີ ກະມີນັກທ່ອງທ່ຽວທຳມະດາ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍນີ້ແລ່ນທົນກະວ່າມີໜ້າມີຕາເກັ່ງເຕີບລະ ແຕ່ວ່າໄປທຽບກັບພວກອາຟຣິການີ້ ໂອ້ຍ ໄກ ບໍ່ ບໍ່ ເຂົາ ເຂົາເກັ່ງຫຼາຍ ພວກອາຟຣິກາ ພວກອັນບໍ່ຮູ້ມັນ ມັນຊ້ອມກັນ ມັນກິນຫຍັງກະ ມັນ ມັນແລ່ນທົນຫຼາຍ ແລ້ວເລື່ອງການຈັດແລ່ນນີ້ນະ ທີ່ວ່ານັກກິລາຂອງໄທທີ່ມາຮ່ວມນີ້ນະ ຫຼືວ່າລາວມາຮ່ວມນີ້ ແມ່ນໆ ບໍ່ແມ່ນທີມຊາດເພິ່ນບໍ ກະເປີດ ກວ້າງເນາະ ໃຜສິມາກະໄດ້ ຈະວ່າເປັນທີມຊາດ ຫຼືທີມສະໝັກເປັນ ດຽວນີ້ເນາະ ເວົ້າເຖິງເລື່ອງຂອງການແລ່ນເນາະ ອ່າ ຄົນໜອງຄາຍກະຖືວ່າເປັນ ເປັນຈັງຫວັດໜຶ່ງທີ່ມີຄົນນິຍົມຊົມຊອບແລ່ນ ແລ່ນທົນ ແລ່ ນຫຍັງຈັ່ງຊີ້ນະ ເພາະວ່າຊ່ວງທີ່ຜ່ານມາ ບໍ່ວ່າສິເປັນເລື່ອງຂອງລົດຖີບ ເລື່ອງຂອງການຈັດແລ່ນ ກະຈະໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈ ການຈັດແລ່ນ ຫຼືລົດຖີບກະແລ້ວແຕ່ ທຸກມື້ນີ້ທາງຈັງຫວັດຕ່າງໆ ໃນປະເທດໄທນີ້ ຄັ ນຈັດແລ່ນ ຫຼືວ່າຖີບລົດ

ອືມ ແມ່ນຢູ່ ຕາມ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍຫຼິ້ນກິລາມາໃນອະດີດຫັ້ນ ຄັນວ່າຂີ່ລົດຖີບນະ ກະແມ່ນໜອງຄາຍໂລດລະ ແຕ່ວ່າແລ່ນທົນແລ່ນຫຍັງນີ້ບໍ່ປານໃດ ແຕ່ວ່າດຽວນີ້ນີ້ມັກແລ່ນວ່າຊັ້ນເຖາະ ແຕ່ວ່າຂໍຖາມໄດ້ວ່ າ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າມີຄົນເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍ ລະກະມີການ ອ່າ ທີ່ວ່າແລ່ນແບບ ອ່າ ແລ່ນຫຼິ້ນແລ່ນຫົວ ສະໝັກໃຈແລ່ນຫັ້ນນະ ພວກ ພວກທີ່ວ່າໄປມ່ວນໄປຊື່ນ ແລ່ນເປັນພິທີໄປ ເພື່ອສິວ່າມີຊື່ຢູ່ໃນຫັ້ນ ຫຼືວ່າໄດ້ຖ່າຍຮູບຖ່າຍຮ ອຍນີ້ນະ ແມ່ນວ່າມີຜູ້ໃດເປັນລົມເປັນແລ້ງ ເຂົ້າໂຮງພະຍາບານ ຫຼືຕາຍຍ້ອນຫຼືບໍ່ ໃນອະດີດທີ່ຜ່ານມາ ບໍ່ມີນະ ບໍ່ມີ ເພາະວ່າເລື່ອງຂອງການປ້ອງກັນ ເລື່ອງຂອງການເປັນລົມເປັນແລ້ງຫຼືຫຍັງ ກະສິມີລົດພະຍ າບານ ນອກຈາກທີ່ຢູ່ເປັນຈຸດແລ້ວ ກະສິມີລົດຍາບານ ລົດພະຍາບານເຄື່ອນ ເຄື່ອນຕາມນຳຕະຫຼອດ ລະກະບໍ່ໄດ້ບັງຄັບວ່າຕ້ອງແລ່ນຮອດເສັ້ນໄຊ ໄຫວບໍ່ໄຫວກະ ຄັນຖ້າບໍ່ໄຫວກະອອກຂ້າງທາງໄດ້ ກະສິມີໜ່ ອຍ ໜ່ວຍຊ່ວຍເຫຼືອຢູ່ຕະຫຼອດຈັ່ງຊີ້ນະ
ອັນນັ້ນລະ ເຂົາເຈົ້າວ່າແລ່ນເພື່ອເປັນພິທີ ຖ່າຍຮູບຊື່ໆ ເອົາ ຈັ່ງໃດກະຢ່າ ກະຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນນຳທ່ານຫຼາຍໆ ທີ່ໄດ້ເລົ່າເລື່ອງລາວທີ່ໜ້າຄວນຊາບໃຫ້ຮູ້ນຳ ຂໍຂອບໃຈ ຂອບໃຈທ່ານ ຄຳເດດ ສົມດີ ມີໄຊ ລ າຍງານ SBS ຈົ່ງຟັງເລື່ອງລາວຫຼາຍຕື່ມເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງ ໂດຍເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ